ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 19 ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ດັ່ງເດີມ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຂາວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຂໍ ນຳເອົາສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ຂ່າວຂາວຕ່າງໆຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ຈົ່ງມີຄວາມຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ໄຟປ່າ ຈະເຮັດແນ ວໃດເພື່ອຈະຕະຫຼອດປອດໄພຈາກນ້ຳຖ້ວມ ອົດສະຕຣາລີຖືກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຫຼິ້ນເສັ້ນໃນດ້ານເສດຖະກິດອີກແລ້ວ ແລະ ຂ່າວຂາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິ ດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ວິກຕໍເຣຍກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງຈະປິດຊາຍແດນແຈບສຳລັບລັດ New South Wales ຍ້ອນທີ່ແຖວຊິດນີມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ Mike Pence ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖື ກສັກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໂດຍມີການຖ່າຍທອດຜ່ານທາງທີວີເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢານັ້ນ ທີມຊາດ Matilda ຂອງປະເທດອອສເຕຣ ເລຍ ມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນໄດ້ອາຈານຄົນໃໝ່ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຈຳນວນຄົນຈາກບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຫາດຊາຍທະເລໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະມີຫຼາ ຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ມີຢູ່ 28 ຄົນ ຂອງເມື່ອຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເພີ່ມສະຖານທີ່ຕ່າງໆຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ເຊັ່ນ ຄລັບ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຂອງພາກໃນຂອງຊິດນີ ແລະ ພາກໃຕ້ຂ ອງຊິດນີດ້ວຍ ຄົນທີ່ໃນກ່ອນນີ້

George Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ທ່ານແນ່ອົກແນ່ໃຈວ່າທາງການ New South Wales ຈະສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ຜາຍລະບາດນັ້ນໄວ້ໄດ້ ບັດນີ້ ແຕ່ລະລັດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບົ່ງວາງການຕ້ອງ ຫ້າມຕ່າງໆໃສ່ຄົນທີ່ຈະມາຈາກລັດ New South Wales ແລ້ວ

ຜູ້ດັ່ງກ່າວເປັນຄົນຂອງຖ້ຽວບິນອັນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກຊາວອາເມຣິກາ ມີການເວົ້າວ່າຜູ້ດັ່ງກ່າວອອກໄປຈາກທີ່ຢູ່ເຊົາທີ່ມາສກອດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2020 ອັນເປັນເຫດໃຫ້ຕຳຫຼວດ New South Wales ເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວນຳ ຕຳຫຼວ ດນັ້ນສືບສວນເບິ່ງເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລ້ວກ່າວຫາວ່າ 13 ຄົນນັ້ນອອກໄປຈາກໂຮງແຮມ ແລະ ໄປຮ່ວມທຸລະກິດອັນໜຶ່ງທີ່ມາສກອດ ແຕ່ລະຄົນນັ້ນຖືກປັບໃໝ 1,000 ໂດລາ ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕາຍຢູ່ໃນສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງອົດ ສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ຖືກກັກໂຕໄວ້ນຳຜູ້ກ່ຽວອ້າງວ່າ ຜູ້ທີ່ຕາຍນັ້ນມີຄວາມສິ້ນຫວັງກ່ຽວກັບທີ່ຈະຖືກເນລະເທດອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຕາຍທີ່ຊິດນີນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເ ມື່ອທີ່ການທີ່ຈະເນລະເທດຜູ້ກ່ຽວນັ້ນຖືກຊັກຊ້າໄວ້ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ຜູ້ກ່ຽວມີຊື່ວ່າ Muhammad Hafizuddon Bin Zaini ອາຍຸ 29 ປີ ຖືກກັກໂຕໄວ້ເຖິງ 5 ເດືອນ ເມື່ອຖືກຈັບຍ້ອນດູດກັນຊາ ແລ້ວເລີ ຍຮູ້ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເກີນວີຊາ ຜູ້ກ່ຽວຖືກກັກໂຕໄວ້ຢູ່ທີ່ Adelaide ແລ້ວຖືກຍ້າຍໄປໄວ້ຢູ່ທີ່ສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ Villawood ຂອງ Sydney ໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະຖືກສີດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ -19 ໃຫ້ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ Mike Pence ຜູ້ຮອງຂອງທ່ານກັບກາຍເປັນທາງການຂັ້ນສູງນ້ຳເບີສອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ການສັກຢາໃຫ້ທ່ານ Pence ນັ້ນຖືກຖ່າຍທອ ດຜ່ານທາງທີວີ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ The purpose of the mission is to go to the original point at which human cases were detected

Emmanuel Macron ປະທານາທິບໍດີປະເທດຝຣັ່ງເສດເວົ້າວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກມີສຸຂະພາບດີ ພາຍຫຼັງມື້ດຽວທີ່ທ່ານຖືກກວດເຫັນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວໂດຍຊ້າໆກຳລັງຟື້ນດີຄືນຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ ຜ່ານວິດີໂອອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກລົງ ຢູ່ໃນ Twitter ທ່ານ Macron ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃສ່ການທີ່ປະເທດຝຣັ່ງເສດໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ແລະ Brexit ຍ້ອນການເຈລະຈາກັນກ່ຽວກັບກົດເກນຕ່າງໆ ທີ່ຄວບຄຸມການຄ້າມູນຄ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ລະຫວ່າງປະເ ທດອັງກິດ ແລະ ສະຫະພັນຢູໂຣບ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ທີມສາກົນນານາຊາດຂະໜາດໜຶ່ງ ທີ່ຈະມອງເບິ່ງຈຸດທີ່ມາເດີມໆຂອງໂຄວິດ-19 ກຳລັງຈະເດີນທາງໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນ ໃນສັບປະດາຕົ້ນຂອງເດືອນ 1 ສາກົນປີ 2021 ດຣ Michael Ryan ເວົ້າວ່າ
And as the US Surgeon General and a black man I am equally aware of the symbolic significance of my vaccination today. It would truly be the greatest tragedy of all if disparities in COVID outcomes actually worsened because the people who could most benefit from this vaccine can't get it ຂະນະທີມນັ້ນຈະໄປກວດເບິ່ງບ່ອນທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສທີ່ພະຍາດນັ້ນລະບາດອອກມາ ນະທີ່ນະຄອນວູຮານ ສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນ Frank Bainimarama ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດຟີຈີເວົ້າວ່າ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມີ ກຳລັງຖືກນຳໄປຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍພາຍຸ ຢາຊາ ມີສອງຄົນຕາຍຍ້ອນຢາຊາແລ້ວ ທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນ ອາຍຸ 46 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍອ່ອນຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 3 ເດືອນ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຢາຊາຖືກມອງເຫັນວ່າຈະຕົກເປັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຢາຊາກະທົບກະແທກຟີຈີໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ໃນຖານເປັນພາຍຸຂັ້ນລະດັບ 5 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບນີມາຣາມາເວົ້າວ່າ

ຂອງຮ້ານຊູເປີມາເກັດ Woolworths ຈະເປີດຮ້ານໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງທີ່ Murphy ໃນກຸງດາວິນ Northern Territory ຄະນະສາທາລະນະຊົນຕ່າງໆຕິຕຽນການຈະເປີດຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າ Bottle Shop ນັ້ນ ທີ່ຈະເປັນຮ້ານທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນລັດ Northern Territory ຄະນະດັ່ງກ່າວອ້າ ງວ່າ ມັນຈະເສຍຫາຍຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບຮ້ານນັ້ນ ຮ້ານທີ່ຈະເປີດນັ້ນຈຳຕ້ອງປິດໃນເວລາພາຍໃນ 9 ໂມງຄ່ຳ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງບອກວ່າຕົນມີເຈດຕະນາຈະບໍລິໂພກຢູ່ໃສ ສຸ ລາທີ່ຊື້ນັ້ນ ອະດີດນາຍພົນທະຫານອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Michael Jeffery ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວໃນຂັ້ນອາຍຸ 83 ປີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ທ່ານມີເຫຼືອຢູ່ຄອບຄົວທີ່ປະກອບດ້ວຍພັນລະຍາ Marlena Kerr ລູກຊາຍ 3 ຄົນ ແລະ ລູກສາວຄົນໜຶ່ງ ກັບຫຼານ 7 ຄົນ ທ່ານເປັນຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນທີ 24 ຈາກການຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈອນ ຮາວເວີດ ທ່ານຮັບໃຊ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງອົງອາດ ແລະ ສູງສົ່ງໃ ນນານາບົດບາດ ແລະ ລາຊະການ ກິລາ Ellie Carpenter ນັກເຕະບານຂອງທີມມາທິລດາ ທີ່ເປັນທີມຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເພດຍິງ ເວົ້າວ່າຕົນຫວັງວ່າ ໂທນີ ກັດສະຕາເຊັນ ຈະນຳພາທີມຊາດມາທິລດາໄປສູ່ ລະດັບໃໝ່ ທ່ານກັດສະຕາເຊັນຈະເລີ່ມເປັນອາຈານຂອງທີມຊາດມາທິລດາ ແຕ່ວັນທີ 1 ມົກກະລາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າໝົດສັນຍາທີ່ຍືດຍາວເຖິງ 4 ປີ ກັດສະຕາເຊັນຈະນຳພາມາທິລດາໄປແຂ່ງຂັນໂຕກຽ ວໂອລິມປິກ ປາຣີໂອລິມປິກ ແລະ Asian Cup ໃນປີ 2022 ແລະ World Cup ເພດຍິງໃນປີ 2023 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເອງດ້ວຍ Carpenter ເວົ້າວ່າຕົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີອົກດີໃຈທີ່ຈະລົງໄມ້ລົງມືເຮັດວຽກ ແລະ ເຫັນຜົນສະທ້ອນຂອງປັດ ຊະຍາຂອງທ່ານ ກັສຕາຟເຊັນ ແລະ ຄວາມຢືນໝັ້ນຂອງທ່ານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທີມຊາດອົດສະເຕຣເລຍມີໄຊຊະນະ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ທອນກັບ 76 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.98 ຢວນຈີນແຜ່ນ ດິນໃຫຍ່ 17,629.74 ດົງຫວຽດນາມ 3,070.95 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.75 ບາດໄທ 7,063.64 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ແລະ ແຄນເບຣາ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 20 13 25 ຕາມລະດັບ ຊິດນີ ອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 16 29 ບຣິສເບນ ອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີໃ ນຕອນຫຼັງ 23 31 ດາວິນ ຈະຕົກຝົນເຣນ ອາດພາຍຸ 25 32 ເພີດ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 16 32 ອະດີເລດ ຈະແດດ 12 28 ໂຮບາດ